ພວກເຮືອບິນ ແລະ ກຳປັ່ນລົບຂອງຈີນຫຼາຍລຳໄດ້ປິດລ້ອມເກາະໄຕ້ຫວັນອີກຄັ້ງໜຶ່ງ ໃນໄລຍະບໍ່ເທົ່າໃດວັນມານີ້ ປັກກິ່ງມີຄວາມພ້ອມຫຼາຍປານໃດທີ່ຈະເຂົ້າສູ່ສົງຄາມເພາະໄຕ້ຫວັນ ທ່ານ ແກຣນ ນູແຊມ ຢູ່ທີ່ ສູນກາງເພື່ອນະໂຍບາຍດ້ານຄວາມໝັ້ນຄົງ ກ່າວວ່າ They have put the pieces in place, we've seen them ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ນຳເອົາອຸປະກອນຕ່າງໆມາຕຽມພ້ອມໄວ້ ພວກເຮົາເຫັນພວກເຂົາລອງມັນຕະຫຼອດໄລຍະປີເຄິ່ງທີ່ຜ່ານມາ ຫຼື ປະມ ານນັ້ນ ພວກເຂົາມີທັງລູກສອນໄຟ ຄອມພິວເຕີ ແລະ ອີເລັກໂທຣນິກ ພວກເຂົາຍັງມີກຳປັ່ນລົບ ແລະ ເຮືອບິນຫຼາຍລຳອອກໄປປະຕິບັດການເປັນປົກກະຕິ ແລະ ສິ່ງສຸດທ້າຍທີ່ຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່າພວກເຮົາຈະເຫັ ນໃນລະດູໃບໄມ້ຫຼົ່ນນີ້ ແມ່ນການຊ້ອມຍົກພົນຂຶ້ນບົກ ສ່ວນຄົນອື່ນໆກ່າວວ່າ ປັກກິ່ງຮູ້ເຖິງຄວາມສ່ຽງຕ່າງໆທີ່ລວມຢູ່ນຳ ທ່ານ Christopher Johnstone ເປັນນັກວິເຄາະຢູ່ສູນກາງດ້ານຍຸດທະສາດ ແລະ ການສຶກສາສາກົນ ຢູ່ໃນວໍຊິງ ຕັນ ໄດ້ກ່າວຜ່ານທາງ Zoom ວ່າ An amphibious operation uh, across 100 miles of ocean
ການປະຕິບັດການທີ່ກະຕືລືລົ້ນຂ້າມມະຫາສະໝຸດ 100 ໄມລ໌ ຫຼື 161 ກິໂລແມັດ ຕໍ່ເກາະແຫ່ງໜຶ່ງ ທີ່ມີການເສີມກຳລັງປ້ອງກັນຂ້ອນຂ້າງດີ ແລະ ມີພື້ນທີ່ທີ່ກັນດານຫຼາຍນຳດ້ວຍ ທີ່ຍັງຄົງເປັນຄວາມພະຍາຍາມທີ່ມີຄວາ ມສ່ຽງສູງ ວໍຊິງຕັນໄດ້ຍຶດຖືນະໂຍບາຍຂອງຍຸດທະສາດທີ່ຄຸມເຄືອມາຍາວນານ ກ່ຽວກັບວ່າຕົນຈະເຂົ້າແຊກແຊງດ້ານການທະຫານໃນເກາະໄຕ້ຫວັນຫຼືບໍ່ ແຕ່ສະຫະລັດ ແລະ ບັນດາພັນທະມິດຂອງຕົນຢູ່ໃນ ພາກພື້ນ ແມ່ນກຳລັງເສີມຂະຫຍາຍການຮ່ວມມືດ້ານການທະຫານນຳກັນ ສະຫະລັດມີທະຫານ 50,000 ຄົນປະຈຳການຢູ່ໃນຍີ່ປຸ່ນ ທ່ານ ນູແຊມ ໄດ້ໂຕ້ແຍ້ງວ່າ ກຸ່ມພັນທະມິດຕ້ອງປະສານງານຮ່ວມກັນໃຫ້ດີຂຶ້ນກວ່າເ ກົ່າ ທ່ານອະທິບາຍວ່າ There is no joint headquarters between the Americans and the Japanese and that's after ມັນບໍ່ມີສຳນັກງານໃຫຍ່ຮ່ວມກັນເລີຍ ລະຫວ່າງສະຫະລັດ ແລະ ຍີ່ປຸ່ນ ແລະ ນັ້ນແມ່ນຫຼັງຈາກ 60 ກວ່າປີແລ້ວ ໃນການເປັນພັນທະມິດດ້ານການປ້ອງກັນປະເທດ ດັ່ງ ນັ້ນ ມັນເຮັດໃຫ້ງົງແທ້ໆ ມັນຕ້ອງໄດ້ຖືກແກ້ໄຂຢ່າງວ່ອງໄວ ລັດຖະສະພາສະຫະລັດກຳລັງອະພິປາຍໃນເລື່ອງການປະຕິຮູບກ່ຽວກັບໂຄງຮ່າງຂອງກອງບັນຊາການທະຫານໃນຍີ່ປຸ່ນ ເພື່ອອຳນວຍຄວາມສ ະດວກໃນການປະສານງານກັບກອງກຳລັງຂອງຍີ່ປຸ່ນໃຫ້ດີຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ ລວມທັງສູນບັນຊາການຮ່ວມນຳດ້ວຍ ໃນຂະນະດຽວກັນ ຍີ່ປຸ່ນເມື່ອປີກາຍນີ້ໄດ້ປະກາດທີ່ຈະເພີ່ມການໃຊ້ຈ່າຍດ້ານການປ້ອງກັນປ ະເທດຂຶ້ນເປັນສອງເທົ່າພາຍໃນປີ 2027 ທ່ານ ຈອນສໂຕນ ກ່າວວ່າ Japan is where the United States projects power ຍີ່ປຸ່ນເປັນບ່ອນທີ່ສະຫະລັດຈະສະແດງກຳລັງອຳນາດອອກມາໄດ້ ແລະ ສະນັ້ນເປັນຈຸດເລີ່ມຕົ້ນຢູ່ທີ່ນີ້ ແຕ່ຍີ່ປຸ່ນເປັນມະຫາອຳນາ ດທາງທະຫານທີ່ສຳຄັນດ້ວຍຕົນເອງຕາມລຳພັງ ເພີ່ມຂຶ້ນນັບມື້ ຮວມທັງໃນຄວາມອາດສາມາດຕ່າງໆ ປະເພດທີ່ຕົນມີ ເຊັ່ນວ່າ ຕົນມີເຮືອບິນລົບ F-35 ຍົກຕົວຢ່າງ ກອງທັບເຮືອທີ່ມີຄວາມອາດສາມາດ ແລະ ທັນສ ະໄໝທີ່ໂດດເດັ່ນເປັນພິເສດ ທັງຄວາມອາດສາມາດໃນການປ້ອງກັນລູກສອນໄຟທີ່ແຂງແກ່ນ ແລະ ດຽວນີ້ ໃນຂະນະທີ່ພວກເຂົາເລີ່ມຕົ້ນຍຸດທະສາດທາງດ້ານການປ້ອງກັນຊາດໃໝ່ນັ້ນ ເຂົາເຈົ້າໄດ້ລົງທຶນ ໃສ່ໃນຄວາມອາດສາມາດຕ່າງໆ ເຊັ່ນ ລະບົບລູກສອນໄຟໂຈມຕີໄລຍະໄກ ເປັນຕົ້ນ ພົນລະເມືອງຊາວໂຕກຽວຜູ້ທີ່ໄດ້ກ່າວຕໍ່ VOA ຕ່າງກໍໄດ້ສະໜັບສະໜູນການເພີ່ມການໃຊ້ຈ່າຍໃນດ້ານການປ້ອງກັນປະເທດ ນາງ ຊີຊຸກະ ນິຊິຊາວະ ພົນລະເມືອງໂຕກຽວກ່າວວ່າ
ເຖິງແມ່ນວ່າຍີ່ປຸ່ນມີກອງກຳລັງປ້ອງກັນຕົນເອງກໍຕາມ ຕົນແມ່ນບໍ່ສາມາດປົກປ້ອງປະເທດຕົນເອງຈາກການໂຈມຕີຈາກພາຍນອກ ໃຜຈະຮູ້ໄດ້ວ່າແມ່ນຫຍັງອາດເກີດຂຶ້ນ ມັນມີເລື່ອງຂອງສົງຄາມໃນຢູເ ຄຣນ ສະນັ້ນແລ້ວບໍ່ມີຜູ້ໃດສາມາດຄາດຄະເນໄດ້ວ່າມັນຈະອອກມາແນວໃດ ຫຼື ໂລກຈະປ່ຽນໄປຈັ່ງໃດ ຜູ້ອາໄສຢູ່ໃນໂຕກຽວອີກຜູ້ໜຶ່ງ ທ່ານ ຣີວຈິ ຄູຣິອາກາວາ ກ່າວວ່າ
ຂອງເຮົາແມ່ນປະເທດເກາະ ພວກເຮົາຕ້ອງມີພວກລູກສອນໄຟ ແລະ ເຮືອບິນລົບອາຍພົ່ນ ພວກເຮົາຕ້ອງເພີ່ມຄວາມພະຍາຍາມເຂົ້າໃນດ້ານນີ້ຕື່ມອີກ ການກະທຳຂອງຈີນໄດ້ຂັບດັນໃຫ້ບັນດາປະເທດຢູ່ໃ ນພາກພື້ນໃກ້ຊິດກັນຫຼາຍຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ ແລະ ໄດ້ກະຕຸ້ນໃຫ້ຍີ່ປຸ່ນຍົກລະດັບກອງກຳລັງເຫຼົ່າທັບຂອງຕົນ ສ່ວນທ່ານ Henry Ridgwell ກ່າວວ່າ ການປ່ຽນແປງທາງດ້ານການເມືອງປະເພດນີ້ຢູ່ໃນຍີ່ປຸ່ນ ປົກກະຕິແລ້ວແມ່ນຈະ ຊ້າ ແຕ່ລັດຖະບານໄດ້ວາງແຜນທີ່ຈະຫັນປ່ຽນຄວາມອາດສາມາດດ້ານການປ້ອງກັນຊາດໃນຊ່ວງເວລາພຽງ 4 ປີເທົ່ານັ້ນ ໄຊຈະເລີນສຸກ VOA